ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກອາບູດາບີ ເຮືອບິນບິນທົດລອງ ມີເຄື່ອງຈັກ 4 ໝາກປິ່ນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍພະລັງແສງອາທິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Solar Impulse 2 ຊຶ່ງເປັນເຮືອບິນລຳທຳອິດທີ່ບິນຮອບໂລກ ທີ່ໃຊ້ພະລັງງ ານທີ່ເກັບກຳສະສົມມາຈາກແສງອາທິດຢ່າງດຽວ ພວກນັກບິນລຳດັ່ງກ່າວຫວັງວ່າ ການບິນທີ່ເປັນປະຫວັດການນີ້ ຈະສາມາດສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ວ່າເປັນພະລັງງານລາຄາຖືກ ທັງ ເປັນພະລັງງານທີ່ທົດແທນໄດ້ ນັກຂ່າວ VOA George Putic ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ຕອນທີ່ເຮືອບິນ Solar Impulse 2 ເຮືອບິນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ໄດ້ເລີ່ມບິນຂຶ້ນຈ າກອາບູດາບີ ໃນວັນທີ 9 ມີນາ ປີ 2015 ພວກວິສະວະກອນທັງຫຼາຍພາກັນສົງໄສວ່າ ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວທີ່ມີທ່າທາງບໍ່ແຂງແຮງ ບິນດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າລຳນັ້ນ ຈະສາມາດບິນຂ້າມມະຫາສະໝຸດໄດ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າພວກນັ ກບິນຊາວສະວິດເຊີແລນ ທ່ານ André Borschberg ກັບທ່ານ Bertrand Piccard ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນ່ວແນ່ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະລັງງານແສງອາທິດນັ້ນແມ່ນໝັ້ນຄົງດີພໍທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະຫັນປ່ຽນໂລກໃນ ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ

ການບິນດ້ວຍເຮືອບິນທີ່ບິນດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະມີເຮືອບິນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ແລະ ພວກເຮົາກໍມີເທັກໂນໂລຈີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ໃນເຮືອນຂອງທ່ ານ ທີ່ພວກຜູ້ຄົນສາມາດໃຊ້ຂັບຂີ່ຂົນສົ່ງທາງພາກພື້ນດິນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະສະແດງໃຫ້ທົ່ວໂລກເຫັນ ເຮືອບິນທີ່ວ່ານີ້ໃຊ້ເວລາສ້າງ 12 ປີ ແລະ ທົດສອບ ກ່ອນທີ່ເຮືອບິນ Solar Impulse 2 ຈະຕຽ ມພ້ອມໃນການເດີນທາງເປັນເວລາ 43,000 ກິໂລແມັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເຄື່ອງຈັກ 4 ໜ່ວຍ ທີ່ມີຄວາມແຮງ 17.4 ແຮງມ້າ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງປີກຈະຍາວເຖິງ 72 ແມັດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໜັກກວ່າລົດທຳມະດາຄັນ ໜຶ່ງ ແຊວແສງອາທິດກວ້າງຂະໜາດ 260 ຕາລາງແມັດ ຈະສາກໄຟຟ້າໃສ່ໝໍ້ໄຟ ພາໃຫ້ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວບິນໄດ້ໝົດຄືນ ໂດຍບໍ່ມີໝໍ້ໄຟສຳຮອງ ບໍ່ມີບ່ອນສຳລັບນັກຂັບອີກຄົນໜຶ່ງ ທັງຫ້ອງຄົນຂັບກໍບໍ່ມີອາຍອຸ່ນ ນັກບິນຕ້ ອງຝຶກຊ້ອມຕົວເອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນອນພັກຜ່ອນແຕ່ພຽງ 20 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ເຮືອບິນ Solar Impulse ສອງ ລົງຈອດ 15 ຄັ້ງ ລໍຖ້າໃຫ້ອາກາດດີ ຫຼື ເພື່ອສ້ອມແປງ ເຊັ່ນວ່າ ເວລາຊັກຊ້າເກົ້າເດືອນຢູ່ເກາະຮາວາຍ ເພື່ອສັບປ່ຽ ນໝໍ້ໄຟທີ່ຊຸດໂຊມຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ ຫຼັງຈາກບິນ 5 ມື້ຢູ່ເທິງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ການເດີນທາງທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມຢູ່ໂມນາໂກ ຮວມທັງໝົດ ເຮືອບິນ Solar Impulse 2 ໃຊ້ເວລາບິນ 23 ມື້ ດ້ ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍ 75 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພຸ່ງຕົວຂຶ້ນໄປສູງ 8,800 ແມັດໃນຕອນກາງເວັນ ໃນຂະນະທີ່ມັນສາກໄຟ ແລ້ວເວີ່ນຊ້າລົງປະມານ 1,500 ແມັດໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານໄວ້

ມັນປະສົບຄວາມສຳເລັດເກີນຄວາມຄາດໝາຍໃນປະຫວັດການຂອງການບິນ ເຮືອບິນ Solar Impulse 2 ໄດ້ເປັນການສຳເລັດທາງປະຫວັດສາດທາງດ້ານພະລັງງານ ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງຍາວໄກ 40 ພັນກິໂລແມັດໂ ດຍປາສະຈາກນ້ຳມັນ ແລະ ບັດນີ້ມັນເປັນຜຽນຂອງທ່ານແລ້ວ ທີ່ຈະນຳມັນໄປໃຫ້ກ້າວໄກເມືອໜ້າ ມີນັກວິສະວະກອນ ແລະ ພວກຊ່າງເຕັກນິກປະມານ 80 ຄົນໃນການສ້າງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໃຊ້ເງິນປະມານ 170 ລ້ານໂດລາໃນການສ້າງ ຈ່າຍໂດຍຜູ້ບໍລິຈາກສ່ວນເອກະຊົນ ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົງການອາວະກາດຢູໂຣບ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA